دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشلار كومىتېتى مەسئۇلى مۇدىرى، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭكى مۇئاۋىن رەئىسى ۋە گېرمانىيەدىكى ۋەكىلى ھۆرمەتلىك تۇرغۇنجان ئالاۋۇدۇن ئەپەندىمنى تەكلىپ قىلدۇق. قىممەتلىك ۋاقتىنى چىقىرىپ كەپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن ئالدىندىن كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمىز. سىزگىمۇ كۆپ رەھمەت. ئاللا رازى بولسۇن. ھۆرمەتلىك تۇرغۇنجان ئالدى بىلەن بىز پروگراممىغا كىرىشتىن بۇرۇن،

ئارزۇيىمىز بويىچە مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلى ھەجگە كەلدۇق ھەجدىن كېيىن مىسىرغا كېتىپ مىسىر ئەل ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇدۇم ئۇنىڭدىن كېيىن توقسان توققۇزىنچى يىلى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ گېرمانىيەگە berip şu şeydeki hemşehrilerin talebi bilen hemşehridekilerge bir e, dini sahadan

سايلامدا ئومۇمىي جىغىندا مۇئاۋىن رەئىس بولۇپ سايلانغان بولدۇق ئىنشائاللا ۋەزىپىمىزگە لايىق خىزمەت قىلىشقا تىرىشىمەن ئىنشائاللا خەلقىمىز ئالدىدىمۇ ۋەدە بېرىمەن رەھمەت ئاللا رازى بولسۇن ئىنشائاللا ئۇزۇن يىلدىن بۇيان ئوقۇش پۈتتۈرۈپ شۇ گېرمانىيەگە بېرىپ يىللاردىن بۇيان خىزمەت قىلىۋاتىسىز

دىنىي ۋەز بۇ نەرسىلەرنى ئاڭلىتىش پەقەت توي تۆكۈن يا سورۇنلاردىلام قېلىپ قالدىمۇ ياكى باشقا بىر تەلىم تەربىيە ئىشلىرىمۇ كېتىۋاتامدۇ يەنە بىلمەي دېسەك
ئەمدى سىز بىلىسىز بىز ئۇيغۇر مىللىتى مۇسۇلمان مىللەت بىز نەگە بارساق شۇ ئۆزىمىزنىڭ دىنى ۋە مىللىي ئەنئەنىمىز بويىچە ياشايمىز ئەمدى شۇنداق ياشىشىمىز لازىم زاتەن شۇڭا مەن گېرمانىيەگە بېرىشتىن بۇرۇن بىر گېرمانىيەدە تەخمىنەن بىر ئۈچ يۈزگە يېقىن ھەمشېرى باركەن. ئۇلارنىڭ ئىچىدە بۇرۇن ۋەتەندە ئوقۇپ چىققان دىنىي ساھەدىكى قېرىنداشلىرىمىزمۇ باركەن. خوش. ئۇنىڭدىن كېيىن بىزلەر مەن كەلگەندىن كېيىن ئۇ يەردىكى قېرىنداشلىرىمىز دېدى. سىلەرمۇ قاپقا قالىسىلەر مۇشۇ يەردە بىز ئېھتىياجلىق چۈنكى دىنى سادىكى قېرىنداشلىرىمىز دىنى ئۆلىمالىرىمىز قانچە جىق بولسا بىز ئۈچۈن مۇشۇ ياخشى دېگەندىن كېيىن بولدى دەپ شۇ قېلىپ قالدۇق ئۇنىڭدىن كېيىن endi biz birinchi qiladigan ishimiz nima desa jamoatni to'plab o'zimizning dinimizni milliy an'anamizni saqlash to'g'risida پۇرسەت تاپقان يەردە مەيلى سىز دېگەندەك توي تۆكۈن بولسۇن، نەزىر چىراغ بولسۇن ۋە باشقا بىر رامزانلىق ئىپتار سورۇنلىرى بولسۇن، ئۇ شەكىلدە ئېلىپ بېرىلدى. ئانىڭدىن كېيىن بىز مەكتەپ ئاچتۇق، بالىلىرىمىزنى تەربىيەلەيلى. چۈنكى بىز ئەمدى ئۆزىمىز بۇ دىنىي ئېتىقادىمىز بويىچە مېڭىۋاتىمىز، ئەمدى بۇنىڭدىن كېيىن بالىلىرىمىزمۇ ئۆزىنىڭ دىنىي ئېتىقادى ۋە مىللىي ئەنئەنىسى بويىچە ياشىشى كېرەك دېگەن مەقسەتتە مەكتەپلەرنى ئاچتۇق. باشقا قېرىنداشلار بىلەن بىللە، بىرلىكتە بالىلارغا دەرس بېرىپ تۇرۇۋاتىمىز. ئارىلىقىدا بىر قانچە قېتىم ئۈزۈلۈپ قالغان بولدى دەرس بېرىش. ئەمما ھازىرغىچە ئون نەچچە يىلدىن بۇيان بۇ داۋاملىشىپ كەلدى ئەمدى. يېڭى ئەۋلادلار تۇغۇلدى، يېڭىلارغا ئۆگىتىۋاتىمىز. كونىلارغۇ ۋەتەندىن چىققانلار بولدى، كەلگەنلەر بولدى، باشقا يەرلەردىن كېلىپ بۇ يەرگە ئورۇنلاشقانلار بولدى. ھازىر تەخمىنەن ئىككى مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر بار گېرمانىيەدە. ئىككى مىڭ. بۇلارنىڭ ئاساسلىق زور قىسمى يۈزدە سەكسەن پىرسەنتى دېگۈدەك ميۇنخېندا. بىز تۇرۇۋاتقان شۇ يەردە. مەنمۇ ميۇنخېندا تۇرىمەن. بىزنىڭ مەركىزىمىز مۇشۇ يەردە. بۇ دۇنيا قۇرۇلتىيى قۇرۇلۇشتىن بۇرۇن قۇرۇلغان بىر تەشكىلاتىمىز بار.

ياشلار دۇنيا ئۇيغۇر ياشلار قۇرۇلتىيى بىلەن شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى بىرلەشكەندىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋۇجۇدقا كەلدى ئۇنىڭدىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدا دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى بولۇپ سايلاندىم ۋە ئارىلىقتا شۇ دىنىي جەھەتتىكى خىزمەتلەرنى قىلىپ ئەندى بىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ دىنىي ئىشلار بۆلۈمى نېمە ئىش قىلىدۇ دېگەندە ئەندى بەزى قېرىنداشلىرىمىز بۇ ھېلىقى دىنىي ئىشلار بۆلۈمى بولۇپ بۇ بىر ھېلىقى مۇپتىلىكتەك ياكى بىر مۇنداق دەيلى بىر بىر دىنىي ساھەدىكى

مۇشۇ ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان خىتاي جاللاتلىرىنىڭ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ خەلقىمىزگە ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇشۇ دىنىي جەھەتتىكى ئەركىنلىكنى بوغۇش، بىزنىڭ دىنىي ئۆلىمالىرىمىزنى تۈرمىگە سولاش، ئۇلارنى تەقىب قىلىش، ئۇلارغا نى ئۆلتۈرۈش كېيىنكى ۋاقىتلاردا ناھايىتى ۋەھشىي شەكىلدە دىنىي ئۆلىمالىرىمىزنى ئەشۇ ئەكىرىۋېلىپ، يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا ناھايىتى ئۇلارنى قىيىن ئەھۋالدا ئېغىر ۋەزىيەتتە ئۇلارنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولدى ئۇنىڭدىن بۇرۇن تالىپلار دەپ بىزنىڭ دىنىي ئوقۇغان قېرىنداشلىرىمىزنى ناھەق تۇتقۇن قىلىپ نەدە بولسا شۇنى قوغلاپ تېپىپ ھەم ئۆزىنىڭ دىنىنى مىللىي ئەنئەنىسىنى ساقلاپ قالىمەن دېگەن خەلقىمىزنى ھەقسىز تۈرمىلەرگە سولاپ، ئۇلارنى ھەقسىز ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىپ، ھەر خىل تۆھمەتلەر بىلەن، رادىكال، تېررورىست دېگەندەك تۆھمەتلەر بىلەن ئۇلارنى ئاشۇنداق شەكىلدە قىيناپ، ئۆلتۈرۈپ، تۈرمىگە سولاپ كەلدى. ئەمدى بىز مۇشۇ دىنىي جەھەتتىكى مۇشۇنداق بېسىملارنى بىز ئۇنى راپور قىلىپ مۇشۇ خەلقئارا تەشكىلاتلارغا باشتا BDT ئىنسان ھەقلىرى كومىسسىيونىغا ئۇنىڭدىن باشقا ئۆزىمىزنىڭ ئىسلام دۆلەتلىرى قۇرغان ئىسلام كونفرانس تەشكىلاتى بار ھازىر ئىسلام ئىش بىرلىكى تەشكىلاتى بۇلارغا راپور قىلىپ يوللايدىغان ئۇنىڭدىن كېيىن خەلقئارا ئىسلام تەشكىلاتى رابىتەتۇل ئالەمىل ئىسلامى دېگەندەك ئەزھەر دېگەندەك ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ پارلامېنتلىرىغا، تۈركىيەنىڭ دىيانەت ئىشلىرى باشقانلىققا دېگەندەك مۇشۇنداق ئورگانلارغا راپورت قىلىپ، ئۇنى تەييارلاپ، يەنى دوكلات قىلىش ئارقىلىق ئەمدى ۋەتىنىمىزدىكى خەلقىمىزنىڭ مۇشۇ دىنىي ساھەدىكى ئۇچرىغان ئېغىر بېسىملىرىنى، تەقىپلىرىنى ئاشۇلارغا بىلدۈرۈش، ئەمدى شۇلاردىن خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن دۆلەتلەر كۆرۈشكەن ۋاقتىدا دۆلەت باشلىقلىرى شۇ ئەھۋاللارنى قويۇش توغرىسىدا شۇ تەلەپلەرنى قىلىپ كەلدۇق ئەندى بىزنىڭ ئاساسلىق خىزمىتىمىز ۋەزىپىمىز شۇ ئەندى چۈنكى ئەندى بىز پەتىۋا بېرىدىغان ياكى بىر دىنىي پەتىۋانى بېرىدىغانسىلەر يوق بىز ئەندى پەتىۋا بېرىش خەلق سورايدۇ ئەلۋەتتە سورىغان ۋاقتىدا.
ئەلۋەتتە بىر مۇسۇلمان دېگەن شۇ سىلەردەكلەردىن سورىماسا كىمدىن سورايدۇ. ئەلۋەتتە ئەندى بىلگىنىمىزچە پەتىۋانى بەردۇق بىلمىگىنىمىزنى باشقا ئۇستازلاردىن سورىدۇق مەسىلەن مەخسۇم ھاجىم مەرھۇم رەھمەتلىك باتى داۋاملىق بىر قىيىنچىلىققا دۇچ كەلسەك.

قۇرۇلتايدىكى باشقا سىياسىي ئورگانلار بۇنى سىلەر تەييارلاپ بەرسەڭلار شۇلار بەرسە سۇنۇش مەسىلىلىرىنى ئۇلار قىلسىمۇ ئەمما بىر ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى بولۇپ دىنىغا ئېسىلغان شەكىلدە مىللىي ئۆرپ ئادىتىنى دىنىنى ساقلاپ قالغان شەكىلدە بولۇپمۇ غەربتەك بىز بىلەن مەدەنىيەت جەھەتتىن ئۇزاق بولغان بىر جەمئىيەتتە شۇ خەلقنىڭ ئۆزىنى يوقىتماي پەرزەنتلىرىمىزنىڭكى ئۆزىنى ساقلاپ قالغان شەكىلدە دىنىغا مۇستەھكەم ئېسىلىدىغان بىر ئىنسانلاردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىش ئۈچۈن بەلكىم مەنچەم بولۇپمۇ مۇشۇ دىنىي ساھەدىكىلەرنىڭكى سىلەرنىڭكى ۋەزىپەڭلار ھەممىدىن ئېغىر دەپ قارايمەن چۈنكى مەيلى مائارىپ ساھەسى بولسۇن ھەممە ساھە بىزنىڭ دىنىمىزغا يىراق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنى ئەمدى ھەر خىل مەخسۇس مەسىلەن سورۇنلار ئايلىق سۆھبەت ئۇ بۇ دېگەندەك بۇ پائالىيەتلەر ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ دىنىي جەھەتتىن تەلىم تەربىيە ئىشلىرى ئېلىپ بېرىلىۋاتقاندۇ ئىنشاللا
ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ ئەندى توغرا دەيسىز ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئەندى ياۋروپادا دىنىمىزنى ۋە مىللىي ئەنئەنىمىزنى ساقلاپ قېلىش ئەندى تۈركىيەگە ۋە باشقا ئىسلام دۆلەتلىرىگە نىسبەتەن ناھايىتى قىيىن ئەندى چۈنكى سىرتقا چىقساقلام ئۆيدىن چىقساقلام باشقا بىر دىن باشقا بىر مىللەت ئەندى

قانچىلىك ئادەم چاقىرايلى ئۇ يەرگە، قانچىلىك كەلسۇن ئادەمنى، بىزگە ئۇلار ئارىلاشمايدىكەن، بۇلارنىڭ ئۆزىنىڭ دىنى، ئۆزىنىڭ دىنى بويىچە ياشاش ھەققى بار دەيدىكەن. ئەنە شۇنىڭدىن پايدىلىنىپ بىز دېگەندەك ئايلىق سۆھبەت بار ئومۇمىي جامائىتىمىزگە ئوچۇق. ئانىڭدىن كېيىن بۇ دىنىي ساھەدىكىلەرنىڭ ھەپتىدە بىر كۈن دەرسىمىز بار. بۇ بۇنىڭدا ئەندى شۇ بىز ئوقۇغانلىرىمىزنى قايتىدىن تەكرارلاش ۋە بىلمىگەنلىرىمىزنى قايتىدىن ئۆگىنىش ئۈچۈن ھەپتىلىك سۆھبەت ئېلىپ بېرىۋاتىمىز ئۆزئارا ئۇنىڭدىن كېيىن ئايدا ئومۇمغا ئوچۇق ئۇنىڭدىمۇ شۇ دىنىي سۆھبەت بار ئۇنىڭدىمۇ دىنىي تەبلىغ ئۇنىڭدىن كېيىن مەكتەپلىرىمىزدە ھەر يەكشەنبە كۈنىسى ئۇ يەردە ھەپتە ئارىلىقىدا ھەممە ئادەمنىڭ جىددىي ئىش بىلەن بولۇپ كېتىدۇ ئەندى ھەپتە ئاخىرسىدا يەكشەنبە كۈنىسى خوش ئىككى سائەتلىك مەكتىبىمىزدە دەرس بار بىر سائەت ئانا تىل دەرسى بىر سائەت دىنىي دەرس شۇنىڭ بىلەن ئەندى بالىلىرىمىزنىمۇ دىنىي جەھەتتىن خەۋەردار قىلىپ. تىلىمىزنى ئۆگىتىپ شۇ شەكىلدە مېڭىۋاتىدۇ ئەمدى يېقىندا ئەمدى بى خوش خەۋەر سىزگە ئۇنى دەپ قوياي جامائىتىمىز كۆرسۇن ئەمدى بىز بى مەسچىت ئاچتۇق ئاللاغا شۈكرى ئەمدى ئۇزۇندىن بۇيان بىر ميونخېندا بى مەسچىت ئاچىمىز ئۇيغۇر مەركىزى قىلىمىز بۇ يەرگە مەسچىت ۋە باشقا يىغىن زالى ۋە باشقا ھەر خىل پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغان بىر ئورۇن تەييارلايمىز دەپ ئارزۇلاپ كەلگەن ۋە شۇنىڭغا تىرىشىپ كەلگەن. بۇنى جىق ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بولالمىغان. ماۋۇ يېقىندا ئەمدى بىر قانچە ئاي بولۇپ قالدى. بىز ئاللاغا شۈكۈر بىر قېرىندىشىمىزنىڭ بىر ئىش ئادەمى قېرىندىشىمىزنىڭ ياردىمى بىلەن ئۆزى كىرالىغان بىر ئورۇننى بىزگە مەخسۇس قىلىپ مەسچىت قىلىپ سىلەن مۇشۇ يەردە بالىلىرىمىزغا دەرس بېرىدىغان دىنىي سۆھبەت قىلىدىغان جۈمە نامازلىرىمىزنى ئوقۇيدىغان ھېچ بولمىسا ھەپتىدە بىر قېتىم ئۇنىڭدىن باشقا ئايلىق سۆھبەتلىرىمىزنى ئېلىپ بارىدىغان بىر مەسچىتىمىز بولسۇن دەپ بىزگە بەردى allohu shukur uni yasab chiroyli qilib masjid shakliga olib keldik uning endi biroz bir kam yerlari bor jay namozlarini taqsilib yoki قىلىپ بولالمىدۇق ئۇنى پۈتكەندىن كېيىن ئىنشاللا ئۇنى رەسمىي ئېلان قىلىمىز ئىنشاللا ماشاءاللا ئاللا خەيرلىك قىلسۇن ئىنشاللا شۇنى قىلغان قېرىندىشىمىزغا ۋە خىزمەت ئۆتەۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزدىن ئاللا رازى بولسۇن تېخىمۇ بەك ئىشقا چوڭ ئىشقا نېسىپ قىلسۇن خوش ئەندى سىزنى ئىستانبۇلدا تۇتۇۋالدۇق ئەندى قۇرۇلتاينىڭ ئىچىدە ئەلۋەتتە ھېچقانداق بىر ئۇيغۇر خالىمايدىغان مۇشۇ ئاخىرقى مەزگىللەر ئىچىدە يۈز بەرگەن سۈركىلىشلەر مەيدانغا كېلىپ چىقتى. نۇرغۇنلىغان تورلاردا ھەر خىل ئىنكاسلار بىر بىرسىگە قارشى، ئۇنى ھەممە سۆزلەپ ئولتۇرغىلى بولمايدۇ. بۇ باسقۇچقا كەپ قالغان كەلگەن سەۋەبلەرنىمۇ دېسەك سائەتلەرچە ۋاقتىمىز كېتىدۇ ئەمدى. مۇشۇنداق سۈركىلىشلەرگە سىز يۈز بەرگەن بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟

يېتىشىپ چىققان مائارىپ ساھەسىدە ۋە دىنىي ساھەدە يېتىشىپ چىققان قېرىنداشلىرىمىز بىر يەرگە كەلگەن بولغاچقا بۇ ھېلىقى ئارىدا جىق پىكىر بىرلىكى پىكىر بىرلىكى بولغاچقا جىق تالاش تارتىش بولماي كەلدى ئەمما دۇنيا قۇرۇلتىيى ئەمدى بىز بۇ دۇنيانىڭ ھەر يېرىدىن ھەر خىل پىكىردىكى ھەر خىل مەسلەكتىكى ھەر خىل مۇھىتتا ياشاپ چوڭ بولغان ئىنسانلاردىن تەركىپ تاپقان بولغاچقا ئەمدى بۇ بىر سىياسىي ئورگان بولغاچقا بۇنىڭدا ئاشۇنداق ئىختىلاپ بولۇپ تۇرىدىكەن ئەمدى بۇ ئىختىلاپلار ئارىدا جىق بولدى رەھبەرلەر ئارىسىدا بولدى ۋە تۆۋەندىكىلەر ئارىسىدا بولدى ئەمدى رەھبەرلەر ئارىسىدا بولغان ئىختىلاپ تەبىئىي ھالدا تۆۋەندىكىلەرگىمۇ ئەندى ھېلىقى تەسىر قىلىدىكەن شۇنىڭ بىلەن ئەمدى بۇ ئىختىلاپلار بۇرۇنمۇ بىر قانچە قېتىم بولغان ئەمما چىرايلىق ھەل قىلدۇق ئۇ ئىختىلاپلارنى تۈگىدى يەنە داۋاملاشتى

شۇنداق دەپ ئارزۇ قىلىمەن ۋە تۈگىشى كېرەك چۈنكى ئەندى ئىختىلاپ داۋاملىق ئىختىلاپ قىلىش بىلەن بىز ئەسلى مەقسىتىمىز بولغان خىتاي جاللاتلىرى بىلەن بولغان خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن بولغان خەلقئارا سەھنىدىكى كۈرەشلىرىمىزگە تەسىر يېتىپ قېلىۋاتىدۇ ئەندى تەسىر يېتىدۇ ئەلۋەتتە ئۆزىمىز بىلەن قالساق خىتاي بۇنىڭدىن پايدىلىنىدۇ ھەر خىل ئۆزىنىڭ ئىشپىيونلىرىنى جاسۇسلىرىنى تىقىش ئارقىلىق ئارىمىزغا ھەر خىل پىتنىلەرنى تارقىتىش ئارقىلىق تېخىمۇ ۋەزىيەتنى كەسكىنلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ ھېلىقى ئوتتۇرىدىكى رىقابەتنى، ئوتتۇرىدىكى ئىختىلاپنى تېخىمۇ ھېلىقى ئۇلغايتىپ، خىتايغا ئەمدى پايدا بولىدۇ ئەمدى. بۇ خىتاينىڭ مەقسىتىمۇ زادى ئاشۇ شەكىلدە ۋەيران بولۇپ ئۇيغۇر داۋاسى چەت ئەلدە تۈگەپ كەتسە دەيدۇ ئەمدى بىر بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ تۈگىسە. ئىچىدىكىنى بىز كامپقا سولاپ، تۈرمىگە سولاپ ھەر خىل شەكىلدە. ئۇلارغا كۈچىمىز يېتىدىكەن، بۇ چەت ئەلدىكىلەرگە ئەمدى باشقا چارىمىز يوقكەن، ئۇ دۆلەتلەردىن تەلەپ قىلساق بۇنى بەرمەيدىكەن بىزگە، ئەمدى بۇلارنى نېمە قىلايلى، بۇلارغا ئاشۇ بىر قىسىم جاسۇسلارنى يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق بۇ ئىنسانلارنى بىر قىسمىنى ئىش ئادەمى قىلىپ، باي قىلىپ، تەشكىلاتلارغا ياردەم قىلىدىغان شەكىلدە قىلىپ، بەزىلىرىنى دىنىي جەھەتتە ئوقۇغان، دىنىي ئالىم قىلدۇرۇپ، بەزىلىرىنى سىياسەتچى قىلدۇرۇپ، ھەر خىل شەكىلدە بۇ ئىنسانلارنى چىقىرىپ، بۇ ئىنسان قارىسىڭىز ئوچۇق ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقمايدىكەن بۇ ئىنسانلار ئاشۇ ئارقىدا تۇرۇۋېلىپ فېسبوكلاردا ئاشۇ ۋاتساپلاردا ئاشۇنداق قالايمىقان ئوتتۇرىغا ئىختىلاپ جېدەل ماجىرا سالىدىغان مۇشۇنداق ئىشلارنى گەپ سۆزلەرنى تارقىتىپ ئەنىڭدىكىن بۇ سىياسىي رەھبەرلەر بىراز بىر بىرسىدىن رەنجىپ قېلىپ قالغان بولسا ئوتتۇرىدىكى شۇ رەنجىش بىراز بىر ئىختىلاپ سىياسىي كۆز قارىشى ئوخشىماي قالغان بولسا شۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۇنى تېخىمۇ ئۇلغايتىپ تېخىمۇ كەسكىنلەشتۈرۈپ ئوتتۇرىدىكى ئىختىلاپنى شۇ شەكىلدە بولۇۋاتىدۇ يەنى ئىنشاللا بۇنىڭمۇ ھېلىقى تۈركچە دەيمىزغۇ ئۈستىسىدىن كېلىمىز دەيدىغان. ئىنشاللا بۇنىڭمۇ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىمىز ئىنشاللا. خىتاينىڭ بۇ بىزنى بۆلۈپ پارچىلاپ يوق قىلىۋېتىمىز دېگەن بۇ مەقسىتى، رەزىل مەقسىتىگە ھېچقاچان يېتەلمەيدۇ.
ئەمدى مۇشۇ سىز دېگەندەك ئەمدى مۇشۇ ئەلۋەتتە خىتاي ھەرقانداق بىر ئۆزىگە قارشى پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان تەشكىلاتلارنى بۇزۇش ئۈچۈن قولىدىن كەلگەنچە ھەرقانداق پائالىيەتنى قىلماي قالمايدۇ خىتاي. مەيلى مۇشۇ ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدىكى شايكىلىرى بىلەن بىلەن بولسۇن ياكى تەشكىلاتلارنىڭ ئىچىگە سوققان ئادەملىرى بىلەن بولسۇن مۇشۇ ئاخىرقى مەزگىلدە سىزمۇ دەپ ئۆتتىڭىز مۇشۇ يىللارچە bir septe xizmat qilib kelayotgan kishilarning bir birini bu qadar ig'ir shaklda haqoratlaydigan darajaga berib yetishi ھەر قانداق ھەر قانداق ئۇيغۇرنى ئەمدى كۆڭلىنى يېرىم قىلماي ئاغزىنى ئاچىپ قالىدىغان دەرىجىدىكى ۋوي بۇ قانداق ئىش بوپ كەتتى دەپ دەيدىغان دەرىجىدە باش شۇ تەشكىلاتنىڭ ئەڭ بېشى بولۇپ مېڭىۋاتقان شۇ سەپتە بېشى بولۇپ يىللارچە خىزمەت قىلغان ئىنسانلارنىڭ ئىككى تەرەپ بولۇپ بىر بىرسىگە بۇنداق نەرسىلەرنى دۇنياغا ئوچۇق ئاشكارا قىلىشى ھەم خىتاينى كۈلدۈرىدىغان خىتاينى خوش قىلىدىغان بىر ئىش ئەمدى مۇشۇلارنىڭ ئوتتۇرىدا ھەر ئىككى تەرەپنىڭ سۆزلەۋاتقان نەرسىسى قانچە سىزمۇ بىرگە خىزمەت قىلدىڭىز ئەمدى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان يەنى ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ھەقلىق تەرەپلىرى قانچىلىك ھەقسىز تەرەپلىرى قانچىلىك ياكى بولمىسا پۈتۈنلەي ئىفتىرامۇ بۇ ياكى ھەقلىق سۆزلەۋاتقان قارشى تەرەپنىڭ بىر بىرىگە قىلىۋاتقان نەرسىمۇ ھەقلىق پېيى بارمۇ مەسىلەنگە مانچە پىرسەنت ھەقلىق ئۇنىڭ دېگەن گېپى دەيدىغان يوق ئەمدى بۇ يەردە بۇ ئىختىلاپ بۇ مەسىلىدە ھېلىقى

چەت ئەلدىمۇ بۇنىڭغا قارشى ھېلىقى رېئاكسىيون ھەرىكەتلەر ناھايىتى جانلىنىپ كەتتى مەيلى دۇنيانىڭ نەرىدە بولسۇن بۇرۇن ئۇخلاپ ياتقان ئۇيغۇرلارمۇ ياكى خىتايدىن بى ئۈمىد كۈتۈۋاتقان بى ئۆزلۈكىدىن بىر بوشاپ قالارمىكى بولۇپ قالسا بى بېرىپ ۋەتىنىمىزدە ياشايمىزمىكى ياكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىمىزنى بېرىپ كۆرۈشۈپ كېلىپ ياشايمىزمىكى دەيدىغان بىر

كۈچەۋاتىدۇ ئەمدى خوش بۇرۇن چىقالمىغان بۇرۇن قىلىپ باقمىغان گەپلەرنى ئاشۇ ئۆزلۈكىدىن ھېلىقى يوق بۇرۇن بولۇپ باقمىغان بىر بىرىگە قىلىنغان تۆھمەتلەر بۇرۇن بولۇپ باقمىغان گەپلەرنى ھازىر چىقىرىپ ئوتتۇرىغا ھەر خىل ۋاسىتىلەر ئارقىلىق بەزىسىنى ئۆزىمىزنىڭ ئىچىدىكى بەزى بىر ھېلىقى شەخسىي زىددىيىتى بار بىر بىرسى بىلەن بۇنداق ئىنسانلار ئارقىلىق چىقارغۇزۇپ بۇنى ئوتتۇرىغا ئاندىن كېيىن بۇنىڭدىن خىتاي تېخىمۇ ئۇنى ئۇلغايتىپ ئىككى تەرەپنىڭ ھەر تەرەپنىڭ ئۆزىگە لايىق قوللايدىغان ئىنسانلىرى بار ئۇنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى ھەقىقىي قوللىسىمۇ بەزىلەر ئۆزىنىڭ سىياسىي مەنپەئەتى ئۈچۈن باشقىلارغا قارشى تۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ئاۋۇ باشتىكىلەرنى سۇيىئىستېمال قىلىپ قوللىنىۋاتقان مۇنداق ئىنسانلارمۇ بار ئەمدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ۋەزىيەت كەسكىنلىشىپ كەتتى. ئەمدى بۇ ئىختىلاپتا، جېدەل ماجىرادا ئەمدى بۇ يەردە ئۇ ھەقلىق، بۇ ھەقسىز، بۇ ھەقلىق، ئۇ ھەقسىز دەپ قارىمايمەن. ھەر ئىككى تەرەپ ھەقلىق، ھەقسىز ئەمدى. بۇ ئىختىلاپ قىلماسلىق كېرەك. چۈنكى بولۇپمۇ ھازىرقى ۋەزىيەتتە پۈتۈن دىققىتىمىزنى، پۈتۈن كۈچىمىزنى، پۈتۈن ئېنېرگىيەمىزنى خىتايغا قارىتا چىقىرىدىغان بىر دەۋر ئەمدى بۇندا دەۋردە قوپۇپ بىز مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە بىر بىرىمىز بىلەن ئىختىلاپ قىلىشساق بۇ بۇ ۋاقىتتا ھېچ كىم ھېچ قايسى تەرەپ ھەقلىق بولمايدۇ ئىختىلاپنى تاشلاش كېرەك ھەم بۇ يەردە ھەتتا ھەقلىق بولغان تەقدىردىمۇ ئۆزىنىڭ قارشى تەرەپنى قارىلىماسلىق، ئۇ قارشى تەرەپنى ھېلىقى ھۇجۇم قىلماسلىق كېرەك ئەمدى. بولۇپمۇ ھازىرقى ۋەزىيەتتە ئەمدى. چۈنكى بىز ناھايىتى ھازىر جىددىي ۋەزىيەتتە ئەمدى ئۇيغۇر مىللىتى ھازىر. ناھايىتى ئېغىر ۋەزىيەتتە. ۋەتەن ئىچىدە ھەممىمىز ئاڭلاۋاتىمىز قانچىلىك زۇلۇمنىڭ ئېغىرلىشىپ كەتكەنلىكىنى. چەت ئەلدە ئاڭلاۋاتىمىز خىتاينىڭ قانچىلىك ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىزنى بۆلۈش ئۈچۈن بىزنى يوقىتىش ئۈچۈن شۇڭا ئەمدى بۇ بۇنداق ۋەزىيەتتە قوپۇپ ئەمدى مەن ھەقتىم پالان پوكۇن ھەقسىزتى ئۇ ئانداقتى بۇ مانداقتى دەپ ئوتتۇرىدا بىر بىرى بىلەن جېدەل قىلىشنىڭ ھېچ قانداق بىر ھەقلىق تەرىپى يوق دەپ قارايمىز چۈنكى بۇ ئىختىلاپنىڭ نىزانىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى بىزنىڭ قۇرئان كەرىمدىمۇ سۆزلىگەن پەيغەمبىرىمىزمۇ ھەدىس شەرىپتە سۆزلىگەن بۇنى بىزنىڭ تارىخىي ئاتا بوۋىلىرىمىزمۇ ئىختىلاپ قىلساق قانچىلىك زىيان تارتىدىغانلىقىمىزنى بىرلەشسەك قانچىلىك كۈچ توپلايدىغانلىقىمىزنى كۈچلۈك بولىدىغانلىقىمىزنى دەپ كەلگەن شۇڭا بۇنى مەنچە ھەر ئىككى تەرەپ بۇ ئىختىلاپتىن توختاش كېرەك بىرلىشىش كېرەك پۈتۈن ئېنېرگىيەنى خىتايغا قارىتىش كېرەك پۈتۈن كۈچنى خىتايغا قارىتىش كېرەك
خوش، ئەمدى ماڭا ئەمدى مۇشۇ جىق ئەمدى سىز يوق ۋاقىتلاردا ماڭا نۇرغۇن قېتىم شۇ پروگرامما قىلىڭلار ئۇ بۇ دېگەندەك مۇشۇ خەلقىمىزدىن ھەر خىل ئىنكاسلار ئانچە مۇنچە كەپ تۇردى مۇشۇ دۇنيا مەسىلەن مۇشۇ رابىيە قادىر خانىم چىققاندىن كېيىن بولۇپمۇ غەرب دۇنياسىدا يەنى ئۇيغۇر خەلقىنى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى غەرب دۇنياسى باشقىچە تونۇدى ئەمدى مەيلى

بۇ لىدىرلىك سۈپىتىدە قىلىۋېرىدىغان ساھەدىكى خىزمەتلەرنى ياشلارغا يول ئېچىش ئۈچۈندۇر بۇنى ئەمدى شۇ نۇرغۇنلار مەسىلەن ئەمدى ئىنكاس يازغانلىرىدىن پەقەت بۇ ساھەدىن داۋانىڭ ئىچىدىن تامامەن چىقىرىپ ئۆتۈش ئۈچۈن quruq شەكىلدە berib qo'yilgan bir unvon bo'ldi bu robiya xonimga haqiqiy aktiv hamma yerga chep churup qiladigan xizmatlarni توسۇپ قويدى بۇلار مۇشۇ قۇرۇق نام بىلەن دېگەندەك پىكىر بېرىدىغانلارغا مەسىلەن بۇنىڭغا قانداق قارايسىز بەزى يىغىنلاردىن مەسىلەنگە رابىيە خانىم يوق شەكىلدە نۇرغۇن قۇرۇلتاينىڭ يىغىنلىرى چوڭ چوڭ يىغىنلىرى بولسا چاقىرىلمايدۇ ھەتتا دېگەندەك ئاشۇنداق ئىتتىرىپ چىقىرىپ ئېتىلدى دەيدىغان كىشىلەرگە قانداق قارايسىز يوق ئەمدى ئۇ قاراش خاتا چۈنكى رابىيە خانىمنى ئۆتكەن يىل بىلىسىز ئوتتۇرىدا بىراز ئىختىلاپ بولدى ئىككى يەردە قۇرۇلتاي ئېچىلىدىغان بولۇپ قالدى بىرسى گوللاندىيە بىرسى نېمىدە گېرمانىيىدە بۇ ئىختىلاپنى ھەل قىلىش ئۈچۈن رابىيە خانىم ھەر ئىككىسىنى بىكار قىلىۋەتتى ھەر ئىككىسىنى بىكار قىلىپ ئېتىپ رابىيە خانىم بىر يەردە ئېچىلىدۇ ئۇ دېگەن ۋاقىتتا ئېچىلمايدۇ ئىككىلىسى مەن دېگەن ۋاقتىدا مەن بەلگىلىگەن ۋاقتىدا مەن بەلگىلىگەن ئورۇندا ئاچىسىلەر دەپ ئىككىلىسىنى بىكار قىلىۋاتقاندىن كېيىن رابىيە خانىم گېرمانىيىگە كەلدى كېلىپ بىز چىرايلىق ئولتۇرۇپ رابىيە خانىم بىلەن بىللە رابىيە خانىم ئۆزى ئۇنداق بولسا مەن بۇ قېتىم ۋەزىپە ئالمايمەن سىلەرگە تاپشۇراي قۇرۇلتاي سايلام قىلىپ ئۆزۈڭلار كۆپچىلىك سايلىغان كىشىنى

پالانىيە كەلمەيسەن، چاقىرمايمىز دېيىشكە ھېچكىمنىڭ لىقى، ھەققى يوق ۋە جۈرئەت قىلالمايدۇ. چۈنكى رابىيە خانىم ھەم ھازىرغىچە دېگەندەك ئۆزىمىزنىڭ ئالىي رەھبىرى. مەسىلەن، بروكسېلدىكى نامايىشقا بىزنىڭ ئالدىمىزغا چىقىپ، ئالدىمىزدا بىزگە يېتەكچىلىك قىلدى، باشلامچىلىق قىلدى، سۆزلىدى. ھەممە ئالقىشلىدى. ھېچكىم سېنى چاقىرمايمىز، نېمىشقا كەلدىڭ دېيەلمايدۇ، دېيىشكە ھەققىمۇ يوق. چۈنكى جۈرئەتمۇ قىلالمايدۇ ئۇنداق دېيىشكە. يىغىنلارغا دېسىڭىز ئەمدى يىغىن ئۇنىڭدىن كېيىن بىر چوڭ بىر نېمە يىغىنلارمۇ ئېچىلىپ كەتمىدى. شۇ ئىجرائىي كومىتېت يىغىنلىرى بولدى. ئەمدى رابىيە خانىم ئالىي رەھبەر بولغاندىن كېيىن ئىجرائىي كومىتېت ئۆزىمىزنىڭ ئىچكى بىر كىچىك تىپتىكى بىر جىغىن ئەندى. ئۇنىڭغا رابىيە خانىمنىڭ ئاتايىن كېلىپ، ئۆزىنىڭ ۋاقتىنى ئىسراپ قىلىپ، ئۇنىڭ بىلەن ئاۋارە بولۇپ يۈرۈشى ھاجەتسىز ئەندى. رابىيە خانىمغا زادى ھەر ئالتە ئايدا بىر دوكلات بېرىلىدىغان بولغان. ئۇ دوكلاتلار بېرىلىۋاتىدۇ. رابىيە خانىمنى ھېچقاچان قۇرۇلتاي

ئەمدى ئۆزىمىز ياخشى بالىلار ياخشى ياشاپ قارايدىغان بالىلار شۇ قۇرۇلتاينىڭكى ھەر قايسى دۆلەتلەرگە مەيلى ياپونىيەگە بولسۇن ئۇ يەر بۇ يەردىكى بارغان ۋاقتىدا شۇ رەھبەرلەرنىڭكى شۇلاردىكى دۆلەتنىڭ ئادەملىرى بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدا بىزنىڭ كۆڭلىمىزنى ئەڭ يېرىم قىلىدىغان نەرسە شۇ ھاراق شارابلىق سورۇندا بۇ ياپونلار مەسىلەن تەلەپ قىلمىغان تەقدىردىمۇ ئاشۇنداق ئۇنى ئەڭ ئالدىدىن ئۆزى ئاشۇنداق سۇنىدىغانلىقى ياكى پائالىيەتتىن كېيىنكى ئەركىن ۋاقىتلاردا مۇشۇنداق ھاراق شاراب مەسىلىسىنىڭ جىق ئىكەنلىكىنى يەتكەن بولدى بۇ مۇشۇ ئەھۋالدا مۇشۇ سىلەر بۇ خەۋىرىڭلار يوقمۇ ئۇ بۇ دېگەندەك ئەلۋەتتە ھەر قانداق بىر مىللەتنىڭكى يېتەكچىلىرى بولۇپ لىدەرلىرى بولۇپ مېڭىۋاتقان شۇلارنىڭ دەۋاسىنى قىلىمەن دەۋاتقان مەسئۇل كىشىلەر ئەلۋەتتە شۇ ئۆزى يېتەكلەپ ماڭماقچى بولغان، تەمسىل بولماقچى بولغان مىللەتنىڭ مىللىي دىنىي ھېسسىياتىغا، ئۇلارنىڭ قىممەت قاراشلىرىغا ھۆرمەت قىلىش كېرەك. بۇ بابتىن ئەمدى مۇشۇنداق ئىشلار ھەقىقەتەن بارمۇ؟ بۇنىڭغا قانداق قارايسىز ئەمدى؟ ياكى بولمىدى.
ئەلۋەتتە سىز دېگەندەك بۇ مىللەتنىڭ ئالدىنقى سېپىدە مېڭىۋاتقان مىللەتنى يېتەكلەيمەن ۋە بۇ مىللەتنى ئازادلىققا مۇستەقىللىق ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن دەۋاتقان ھەر قانداق بىر شەخس ياكى تەشكىلات بولسۇن ئەمدى بۇ ئىنسانلار ئالدى بىلەن شۇ مىللەتنىڭ دىنىغا ۋە ئۆرپ ئادىتىگە ھۆرمەت قىلىش كېرەك مەن بۇنى بۇرۇندىن تەكىتلەپ كېلىۋاتىمەن مۇشۇ ۋەزىپىگە كىرگەندىن بۇيان ئەندى مەن مۇشۇ سىز دېگەن ئەھۋاللارنى سىرتتىن ئاڭلايمەن ئەندى باشقىلار ماڭا دەپ دەيدۇ مۇشۇنداق ھادىسىلەر بولۇۋاتىدۇ ۋە بوپتۇ دەپ سىز ھەم كونترول قىلغۇچى سۈپىتىدە دىنىي ئورگانلار ماڭا دېگەندىن كېيىن مەن ئەندى ئۇنى سۈرۈشتە قىلىپ قىلىۋاتىمىز بۇنى بۇ رابىيە خانىم دەسلەپتە شۇ كەلگەن ۋاقتىدىلا رابىيە خانىم بىلەن ئولتۇرۇپ بۇ مەسىلە مەسلىھەتلىشىپ، بىز ھېچقانداق بىر دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىنلىرىدا بولسۇن، پائالىيەتلىرىدە بولسۇن، ھېچقانداق بىر قۇرۇلتاي رەھبەرلىكىنىڭ ياكى ۋەكىللەرنىڭ ھاراق سورۇنلىرىغا كىرىپ ھاراق ئىچىلىدىغان ياكى ھاراق سېتىلىدىغان يەرلەرگە كىرىپ ئۇ يەردە ئولتۇرىدىغان بۇنداق ئىشلارنىڭ ھەممىسى قاتتىق چەكلىنىدۇ دەپ شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئون نەچچە يىل بۇرۇن بۇنى چەكلىمە قويغان ئەمدى بۇ ھېلىقى رەسمىي شەكىلدە قۇرۇلتاينىڭ يىغىنلىرىدا ھېلىقى ھاراق سۇنۇلۇپ ھېلىقى زىياپەت قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇپ مۇنداق چەت ئەللىك بىلەن بىرگە ئولتۇرۇپ ھېلىقى رومكا سوقۇشتۇرۇپ قىلىدىغان ئۇنداق ئىش مۇمكىن ئەمەس ئۇنداق ئىش بولمايدۇ چۈنكى رەسمىي شەكىلدە ئېچىلغان بىر

ئۇياق بۇياقلىرىغا كېتىپ قالىدىغان ئىشلار باركەن ئەمدى بىز مۇشۇ يىغىندىن كېيىن ھېچكىملەرنى كونترول قىلىپ بولالمايمىز ئەمدى چۈنكى بۇ مېھمانخانىدا ياتىدىغان گەپ يىغىن تۈگىگەن ۋاقتىدا بەزىلىرىمىز بارغان شەھىرىمىزدە بازار كۆرۈپ كېلىمىز دەپ كېتىدىكەنمىز بەزىلىرىمىز مەسچىتنى ئىزدەپ ناماز ئوقۇپ كېلەيلى دەپ كېتىدىكەنمىز بەزىلەر ئەمدى ئاشۇنداق يەرگە كېتىدىغان ئوخشايدۇ ئەمدى ئۇنى بىز ئارقىدىن يۈرمىگەندىكىن بىلمەيمىز ئەمما ئۇ رەسمىي شەكىلدە ئۇنداق ھېلىقى يېمەك سورۇنلىرىدا مەيلى چەت ئەللىكلەر ئولتۇرسۇن، ئۆزئارا ئولتۇرسۇن، ئۇنداق ھاراق ئىچىشىپ ئولتۇرىدىغان ئۇنداق ئىش ئەمدى ھازىرغىچە يۈز بەرمىدى ئەمدى. مەن بار يەردە ئىشقىلىپ مەن جىق يىغىنلارغا قاتناشتىم، جىق قۇرۇلتايلارغا قاتناشتىم. ئۇ ھالەت يۈز بەرمىدى. تامام. بۇمۇ ئايدىڭلاشقان بولدى. كۆپتىن كۆپ رەھمەت. ئاخىرىدا پروگراممىزنىڭ ئاخىرىدا ئەمدى مەيلى گېرمانىيەدە بولسۇن، غەرب ئەللىرىدە بولسۇن، بۇنىڭدىن كېيىنكى داۋانىڭ كەلگۈسىگە قانداق قارايسىز؟ بۇنى ئاڭلاپ تۈگەتسەك.
ئىنشائاللا داۋامىزنىڭ كەلگۈسى ناھايتى پارلاق. چۈنكى مىللىتىمىز ئويغاندى. خىتاينىڭ زۇلۇمى ھەددىدىن ئاشقانچە مىللىتىمىزدە بىر خىل ھېلىقى ئويغىنىش. ئوتتۇرىغا چىقتى. دېگەندەك، مەيلى ۋەتەن ئىچىدە بولسۇن، ۋەتەن سىرتىدا بولسۇن، بولۇپمۇ كېيىنكى مۇشۇ بىرەر يىل مابەينىدە ناھايىتى زور ئويغىنىش بار. بۇ ئويغىنىش نامايىشلاردا كۆرۈۋاتىمىز، يىغىنلاردا كۆرۈۋاتىمىز. بۇرۇن نامايىشلارغا ئادەملەرنى كېلىڭ دەپ شۇنداق قىلىپ چاقىرىپ تۇرۇپ نامايىشقا چاقىراتتۇق. ھازىر مەسىلەن نەدە بولسۇن، بىز نامايىش قىلامسىلە قاچان قىلىسىلە دەپ بىزدىن سورايدىغان بولۇپ كەتتى مەسىلەن گېرمانىيەدىكى خەلقىمىز بىزگە داۋاملىق سوراپ تېلېفون قىلىدۇ ۋاي نامايىش قاچان بولىدۇ قاچان نامايىش قىلىمىز جىم يېتىپ كەتتىق دەيدىغان بولۇپ كەتتى تۈركىيەدە كۆرۈۋاتىمىز ئەينى بۇرۇن بىر يۈزلەپ چىققان بولسا ھازىر مىڭلاپ ئون مىڭلاپ نامايىشقا چىقىۋاتىدۇ ناھايىتى ياخشى نامايىشلار ئۇيۇشتۇرۇلۇۋاتىدۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ شۇ ھەر بىرىمىزنىڭ تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردىكى سىياسىيونلارنىڭ شۇ يەردىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بولسۇن مەيلى باشقا ياردەم تەشكىلاتى بولسۇن ھەر قانداق بىر تەشكىلاتلارنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ بىزگە بىر خىل قىزىقىش بولۇۋاتىدۇ مەسىلەن تۈركىيەدە بولۇۋاتىدۇ تۈركىيەدە سىياسىيونلار بىزنىڭ بۇ يەردىكى رەھبەرلىرىمىزنى چاقىرىپ بىزنىڭ مائارىپ جەمئىيىتىمىزنىڭ رەئىسى ھىدايەت لاجىن بىلەن داۋاملىق كۆرۈشۈۋاتقانلىقىنى بىلىۋاتىمىز كۆرۈۋاتىمىز ئاڭلاۋاتىمىز ئۇنىڭدىن باشقا ئۆلىمالار بىرلىكى بىلەن كۆرۈشۈۋاتقانلىقىنى ئاڭلاۋاتىمىز yevropada amerikada qurultayı rəhbərlərini çağırıb Avropa parlamenti olsun, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı olsun ئامېرىكا كونگرېسى بولسۇن، ھەممىسى دېگۈدەك ئامېرىكىدا رابىيە خانىمنى چاقىرىپ، ئۆمەر قاناتلارنى چاقىرىپ، ئۇلاردىن ھازىرقى جىددىي ۋەزىيەت توغرىسىدا دوكلات بېرىشنى، ئۇنىڭ قانداق چارە تەدبىرلىرىنى ئىزدەۋاتقانلىقىمىزنى سوراۋاتىدۇ. بۇنىڭغا قارىغان ۋاقتىدا ئەلۋەتتە بىز داۋامىزنىڭ كەلگۈسى پارلاق. ئىنشاللا بىزنىڭ شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، ئەمدى بىز ئىمان، ئىمانىمىز بىلەن ئىشىنىمىز. ئاللا بىزگە ئەلۋەتتە بىر يورۇقلۇق، ھېلىقى قاراڭغۇلۇقتىن كېيىن تاڭ ئاتىدىغانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىز. بىر تاڭ ئاتىدۇ ئىنشاللا. بىز مۇشۇ بىرلىكىمىزنى، ئىختىلاپنى تۈگىتىپ، يەنى بۇرۇنقىدەك بىرلىك ھالەتتە بىرلىكتە ھەممىمىز خىتايغا قارشى ئۆزىمىزنىڭ ھەق ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىدىغان ھالەتكە كەلسەك ئۇ ۋاقتىدا ئىنشاللا ئاللا تائالا بىزگىمۇ مۇستەقىللىق نېمىتىنى بېرىدۇ ئۆزىمىزنىڭ ۋەتىنىدە ئىنشاللا ئازاد ئەركىن مۇستەقىل شەكىلدە ھاياتىمىزنى داۋاملاشتۇرىمىز ئىنشاللا كۆپتىن كۆپ رەھمەت بىر نەرسىنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن بۇنى سورىمىسام چوقۇم ئىنكاسچىلارمۇ يېزماي قالمايدىغان مۇشۇ ئامېرىكىدىكى مۇشۇ سالىھ خۇدايار ئىنىمىزنىڭكى ياشلاردىن ئەمدى ئاخىرىدا مۇشۇ كونگرېسنىڭ ئالدىدا نامايىش باشلاتتى مىسال ئاتمىش كۈنلۈك بۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان نارازىلىقلار ئۆزىنىڭ سۆزلىرىدە بولسۇن ھەممىنى ئاڭلاپ بولالمىدىم ئەمدى قوللىمىغانلىقى مىسال قۇرۇلتاينىڭكى بەزى ھەر خىل گەپلەر بار ئوتتۇرىدا كېيىن دولقۇن ئەيسا ئەپەندىممۇ مەسىلەن ھەر قانداق يەردىكى خەلقىمىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى قوللايدىغانلىق توغرىلىق ئۆزلىرى بىريۇكسېلدىكى ۋاقتىدىمۇ گەپ قىلغانلىرىدا بىز قوللايمىز ئۇنى دېگەندەك سۆزلىرىمۇ بولغانتى ئەمدى ئارىدا بىلمىدىم تەپسىلىي ئەمدى ئىچكى ئەھۋاللارنى بۇلارنىڭكى ئەمدى قىلىۋاتقان سۆزلىرىگە ياكى نامايىشلىرىغا قانداق قارايسىز رابىيە خانىممۇ كۈندە دېگۈدەك بېرىپ قوللاپ تۇرۇۋاتىدۇ ئەمدى، قۇرۇلتاينىڭ ئالىي رەھبىرى بولغان ئايال. باشقا قۇرۇلتاينىڭ رەھبەرلىرىنىڭ كەلمىگەنلىكىدىن، ئۇ يەرگە ئۇلارنى قوللىمىغانلىقىدىن، ھېچقانداق بىر قىلمىغانلىقىدىن نارازى ئەمدى بۇ ياشلار. بۇنىڭكى سەۋەبى نېمە ئەمدى؟ بۇنى بىر سورىۋېتەي بولمىسا چوقۇم بۇنى سورىمىدىڭىز دەپ.
توغرا ئەمدى سورىغىنىڭىز ياخشى بولدى. بىز قۇرۇلتاينىڭ پرىنسىپى ئوچۇق، بىز ھەرقانداق خىتايغا قارشى پائالىيەتنى قوللايمىز. مەيلى ئۇ پائالىيەت كىم تەرەپتىن چىقسۇن. خىتايغا قارشىلا بولىدىكەن. ھەتتا خىتاي نامايىش قىلسىمۇ. ھە، خىتاي فالۇن گونگ قىلىدۇ مەسىلەن. ئۆتكەندە بىز نامايىش قىلىۋاتقاندا بېرلىنگە خىتاينىڭ باش مىنىستىرى كەلگەن ۋاقتىدا. فالۇن گونگلار چىقىپ نامايىش قىلدى. ھە، ئۇلارغىمۇ ياخشى قىلىپسىلەر دېدۇق. چۈنكى دۈشمىنىمىزگە قارشى نامايىش، قارشى ھەرىكەت قىلسا ئەلۋەتتە قوللايمىز بىز. ئۇ ئامېرىكىدىكى چىققانلار ياشلىرىمىز بىزنىڭ بىزنىڭ ئىزباسارلىرىمىز بولىدىغانلار ئۇلارنى ئەلۋەتتە بىز قوللايمىز بىزنىڭ پرىنسىپىمىز شۇ ھەر قانداق خىتايغا قارشى چۈنكى bilasiz ئۇيغۇر مىللىتى پۈتۈن ھەق ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قالدى بۇ ھالەتتە ئۇيغۇرنىڭ قانداق ھەققىنى تەلەپ قىلسۇن birisi chiqidi ikki kishilik huquqi deydi birisi chiqidi uning diniy erkinligi deydi yana birisi chiqidi milliy تىل يېزىق ئەركىنلىكى دەيدۇ يەنە بىرسى چىقىدۇ ئۇنىڭ مەدەنىي مەدەنىيەت مائارىپ ئەركىنلىكى دەيدۇ ھەممە تەلەپ قىلىۋاتىدۇ ئىلام توختى مەسىلەن ئۇيغۇرنىڭ مىللىي ھەق ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىپ چىقتى ئۇيغۇرلارغا تەڭ باراۋەرلىك ھەق ھوقۇقىنى شۇنى قوللايمىز بىز ئىلام توختىنى ئۇيغۇرنى دەپ تۈرمىگە كىردى بۇ ئۇيغۇر پۈتۈن ھوقۇقىدىن مەھرۇم قالغان مىللەتنىڭ ھەر قانداق ھەق ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىپ چىققان ھەر قانداق ئوغلانىنى ھەر قانداق بىر ئىنساننى بىز ئۇنى ئەلۋەتتە قوللايمىز شۇڭا دولقۇن ئېيسا رەئىسىمىز سىز دېگەندەك ئۇنى ئېلان قىلدى دەسلەپتە ئاشۇ قېرىنداشلىرىمىز نامايىشنى باشلاپ چىققان ۋاقتىدا ئۆزىنى قوللايدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى ئەمدى ئارىدا ئەمدى ئامېرىكىدىكىلەرنىڭ نېمە سەۋەبتىن چىقمىغانلىقىنى ئەمدى ئاشۇلار ئۆزى بىلسە كېرەك نېمە ئىشقا چىقمىدى بىلمىدىم يا ۋاقىت بولمىدىمى ياكى باشقا بىر سەۋەب بارمۇ ئۇنى بىلمىدىم ئەمما بىز قۇرۇلتاينىڭ ھېلىقى پرىنسىپ جەھەتتىن بىز ھەممىنى قوللايمىز قوللىدۇق زادى ئۇنى ھەتتا بىزنىڭ رەئىسىمىز دولقۇن ئەيسا ئامېرىكىغا كەتتى شۇ ئان بەلكى نامايىشقا بارىمەن دېدى. دېگىنىڭىزدەك ئالىي رەھبىرىمىز رابىيە قادىر خانىم ئاشۇ نامايىشتا داۋاملىق بىللە ئاشۇلار بىلەن. بۇ ئەلۋەتتە قۇرۇلتاينىڭ ئۇنى قوللىغانلىقى. ئۇ ئەگەر قوللىمايدىغان بىر ئىش يوق. ئۇ قوللىمىدى، ھېلىقى نېمە قىلمىدى دېگەن گەپلەر ئەمدى ھېلىقى ئوتتۇرىدا بىكار ھېلىقى ئىختىلاپنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن چىقىرىلىۋاتقان بىر گەپ سۆزلەر ئەمدى. ئەمەلىيەتتە بىز ھەممىمىز قوللىدۇق. ئەمدى بۇنى رەسمىي شەكىلدە قوللىدۇق. ئەمما ئىچىمىزدىكى بەزى بىر قۇرۇلتاينىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلەر، بىر قىسىم ئەمەس، بىر قانچە كىشى ئەمدى بۇ نامايىشنىڭ توغرا بولمىغانلىقى ئەمدى ئۇنىڭ ھېلىقى ئەكس تەسىر بېرىپ قويىدىغانلىقى، يەنى ئامېرىكا كونگرېسسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ داۋاملىق ۋارقىراشنىڭ

بۇنىڭغا ھېلىقى قارشى ئەمەستە ئەمدى مانداق قىلسا ياخشى بولاتتى يەنى خىتاي كونسۇلىنىڭ ئالدىغا بېرىپ قىلغان بولسا يا ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ قىلغان بولسا ياخشى بولاتتى دېگەن كۆز قارىشى سەۋەبلىك خۇددى قۇرۇلتاي ئۇنىڭغا قارشى ئىكەن قارشىدەك مانداق بىر ھېلىقى چۈشەنچە بولۇپ قالدى ھەم شۇنى ھېلىقى نېمە قىلىۋاتىدۇ كىشىلەر شۇنى ھېلىقى تېخىمۇ ئاشۇنداق ئوخشايدۇ دېگۈزۈپ ئوتتۇرىدا ھېلىقى ئىختىلاپ پەيدا قىلىش ئۈچۈن تېخىمۇ ئىختىلاپنى كۈچەيتىش ئۈچۈن

شۇنى خەلقىمىز ياخشى چۈشىنىۋالسۇن رەھمەت سىزگە ياخشى بىزگە سۆزلەش ئۆزىمىزنى ئىزھار قىلىش پۇرسىتىنى بەردىڭىز ئىنشاللا بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ ھەمكارلىقىمىز ئىنشاللا كۈچىيىپ داۋاملىق ئوچۇق سۆھبەت بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمەن كۆپ رەھمەت
قەدىرلىك قېرىنداشلار شۇنداق قىلىپ ئوچۇق سۆھبەت پروگراممىزنىڭكى ئاخىرىغا كەلدۇق